ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ນັກການເມືອງ ແລະ ກະສິກອນຂອງອອສເຕຣເລຍ ພາກັນຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງກັບຈາກອິນໂດເນເຊຍຖິ້ມເກີບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ຫຼື Foot and Mouth Disease ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນປະເທດ ການລະບາດຂອງເຊື້ອ FMD ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັດລ້ຽງ ໄດ້ແຜ່ກະຈາຍໄປຍັງເກາະທ່ອງທ່ຽວທີ່ນິຍົມຂອງບາລີ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກັບເຂົ້າມາເຖິງອອສເຕຣເລຍເປັນ ຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍປີ ຊາວກະສິກອນກ່າວວ່າ ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະທຳລາຍອຸດສາຫະກຳສັດລ້ຽງຂອງອອສເຕຣເລຍ ເອມິລີ ດັນ ລາຍງານ ມັນເປັນອີກມື້ໜຶ່ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບມາລາ ແລະ ແຄ ລ ເກຣ ໃນຟາມນົມຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງເນີນພູເໜືອເມືອງຄາແອມມາ ແຄມຝັ່ງທະເລທີ່ສວຍງາມໃນລັດນິວຊາວເວວສ໌ ທິວທັດຈາກທົ່ງຫຍ້ານັ້ນແມ່ນງາມຫຼາຍ ດ້ວຍທົ່ງຫຍ້າສີຂຽວ ແລະ ເນີນພູ ມັນເປັ ນສະຫວັນສຳລັບຝູງງົວ 80 ໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າ Come on ladies follow Gary through that fence there you go ແຕ່ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້ຢູ່ບໍ່ໄກຈາກນີ້ ມາລາ ເກຣ ກ່າວວ່າ ອະນາຄົດຂອງທຸລະກິດໃນຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າອາດຈະມືດມົວໄດ້ Everyone's really on ທຸກຄົນກຳລັ ງກະວົນກະວາຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ມັນອາດຈະມີຕໍ່ອຸດສາຫະກຳຂອງພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນກຳລັງຫຼຽວຫາວິທີຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈວ່າ ຖ້ າຫາກມັນມາຮອດທີ່ນີ້ ພວກເຮົາກໍມີການກຽມພ້ອມແລ້ວ ພວກຜູ້ຜະລິດຊີສ ແລະ ໂຢເກີດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດທຸກຂັ້ນຕອນທັງໝົດ ເພື່ອຈະຢຸດພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບທີ່ໜ້າຢ້ານບໍ່ໃຫ້ແຜ່ເ ຊື້ອຕໍ່ຝູງສັດລ້ຽງຂອງເຂົາ ແຕ່ພວກເຂົາຮູ້ດີ ຖ້າຫາກວ່າມັນເຂົ້າມາຮອດແລ້ວກໍຈະບໍ່ກັບອອກໄປອີກ ນາງກ່າວວ່າ Yeah we've farmed here on this property for 160 years ນາງກ່າວວ່າ ເຮົາໄດ້ເຮັດຟາມຢູ່ໃນດິນແຫ່ງນີ້ເປັນເວລາ 160 ປີ ການລະບ າດຢ່າງ FMD ຈະເປັນເລື່ອງສິ້ນສຸດລົງຂອງມໍລະດົກນັ້ນ ຢູ່ໃນເມືອງນາຣາທີ່ໃກ້ໆນັ້ນ ແດນຽລ ຄໍເຄຣນ ກະເສດຕະກອນລຸ້ນທີ 6 ກໍຮູ້ດີເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ນັ້ນຄືກັນ ລາວ ແລະ ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວໄດ້ເຮັດໂຮງ ງານນົມຫຼາຍບ່ອນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າລອດຈາກໄພແລ້ງ ໄຟໄໝ້ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ ໄພຈາກການຄຸກຄາມຂອງພະຍາດນີ້ກໍແມ່ນອີກອັນໜຶ່ງ ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງຫຼາຍ ເມື່ອພິຈາລະນາວ່າ ພວກ ເຮົາໃນຖານະເປັນຊາວກະສິກອນງົວນົມ ພວກເຮົາເບິ່ງແຍງດູແລງົວຂອງພວກເຮົາ ແລະ ວິທີທີ່ພວກເຮົາສ້າງລາຍໄດ້ກໍແມ່ນຈາກນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນົມ ດັ່ງນັ້ນຈາກມຸມມອງນັ້ນ ມັນຈະທຳລາຍທຸລະກິ ດຂອງພວກເຮົາໄປໃນເວລາພຽງຄືນດຽວ ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ຫຼື Foot and Mouth Disease ເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜທີ່ເຈັບປວດໃນປາກ ແລະ ຕີນຂອງສັດ ລວມທັງງົວ ແກະ ໝູ ແບ້ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງອູດ ມັນເຮັດໃຫ້ສັດບໍ່ສາ ມາດກິນອາຫານ ຫຼື ຫຍ້າໄດ້ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີກໍໃຫ້ເກີດຄວາມອ່ອນແອຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ຕາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແຕ່ມະນຸດກໍຈະເປັນພາຫະນະຂອງພະຍາດ ນີ້ ມະນຸດສາມາດແຜ່ເຊື້ອພະຍາດຜ່ານເກີບ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ຫຼື ໃນດັງຂອງພວກເຂົາ ບ່ອນທີ່ພະຍາດສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ເຖິງ 24 ຊົ່ວໂມງ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ເດີນທາງຈາກອິນໂດເນເຊຍສາມາດນຳເອົາ FMD ເຂົ້ າມາໃນປະເທດໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ ດຣ Mark Schipp ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດອົດສະຕຣາລີອະທິບາຍວ່າ ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງຫຼາຍ ຕົວຢ່າງວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ກັບມາຈາກບາລີອາດຈະນຳເອົາດິນທີ່ເປິເປື້ອນໃນເ ກີບຂອງເຂົາ ຫຼື ນຳເອົາຜະລິດຕະພັນສັດທີ່ເປິເປື້ອນເຊັ່ນ ຊີ້ນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນນົມ ລັດຖະບານກາງໄດ້ມີການລົນນະລົງທາງວິດີໂອຢູ່ໃນຍົນທີ່ກັບມາຈາກອິນໂດເນເຊຍແລ້ວ ແລະ ຢູ່ໃນສະໜາມບິນຕ່າງໆ ພ້ອ ມທັງຍັງໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບຢູ່ທີ່ທ່າເຮືອຂາເຂົ້າ ລວມທັງການເພີ່ມຈຳນວນເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ໝາໃນການລາດຕະເວນ ແຕ່ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກດ້ານກະສິກຳຂອ ງພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ David Littleproud ວ່ານັ້ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ ລາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນຳເອົາອ່າງລ້າງຕີນທີ່ມີສານເຄມີທີ່ຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄປໃຊ້ຢູ່ໃນສະໜາມບິນຕ່າງໆເຊັ່ນກັນ ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຍິນດີກັບຄວາມຈິງທີ່ລັດຖ ະບານກຳລັງເຜີຍແຜ່ວິດີໂອໃນເຮືອບິນ ແລະ ວາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ຍັງມີກຸ່ມເຂັ້ມແຂງທີ່ບໍ່ປະກາດ ຫຼື ປະກາດຜິດວ່າບໍ່ສຳຄັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນ ເຫດຜົນທີ່ທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານຈະສົ່ງເສີມການໃຊ້ອ່າງລ້າງຕີນ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິເສດແນວຄວາມຄິດນັ້ນ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການໃຊ້ອ່າງລ້າງຕີນແມ່ນປະຕິ ບັດໄດ້ຍາກ ແລະ ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜິວໜັງໄດ້ ແທນທີ່ຈະເປັນແນວນັ້ນ ຮອງນາຍົກລັດ New South Wales ທ່ານ Paul Toole ກ່າວວ່າ ຜູ້ເດີນທາງຄວນພິຈາລະນາການກຳຈັດເກີບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທັງໝົດ ສຳລັບຄົນທີ່ກຳ ລັງກັບຄືນມາເຫຼົ່ານັ້ນ ມັນອາດຈະງ່າຍຄືກັນກັບຖິ້ມເກີບຂອງເຂົາ ແລະ ຮັບເກີບຄູ່ໃໝ່ເມື່ອທ່ານມາຮອດ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເປັນຄົນນຳເອົາ FMD ກັບມາໃນປະເທດ ມີການຄາດການວ່າມີສັດຕິດເຊື້ອຫຼາຍກ ວ່າ 330,000 ໂຕໃນ 21 ແຂວງທີ່ອິນໂດເນເຊຍຮ່ວມທັງບາລີ ໃນວັນພຸດ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງອອສເຕຣເລຍຮ່ວມທັງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ທ່ານ Murray Watt ແລະ ທ່ານ ດຣ Schipp ຫົວໜ້າສັດຕະວະແພດໄດ້ໄປເຖິງອິນໂດເນເຊ ຍເພື່ອປະເມີນສະຖານະການ ທ່ານ ດຣ Schipp ກ່າວວ່າ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມງານອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອລະບຸວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການຕອບສະໜອງຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບພະຍາ ດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ແລະ ເພື່ອເນັ້ນວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສ່ຳໃດສຳລັບອອສເຕຣເລຍ ທີ່ອິນໂດເນເຊຍປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຄວບຄຸມ FMD ຖ້າເຊື້ອໄວຣັດນີ້ຜ່ານຊາຍແດນຂອງອອສເຕຣເລຍ ຊາ ວກະສິກອນໃນທົ່ວປະເທດອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ທຳລາຍສັດລ້ຽງທີ່ຕິດພະຍາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ການຄ້າພາຍໃນປະເທດຈະຖືກຈຳກັດ ແລະ ຟາມທັງໝົດຖືກປິດລົງ ການທີ່ມີພະຍາດນີ້ໃນປະເທດຈະເຮັດໃຫ້ ການສົ່ງອອກສາກົນທັງໝົດຢຸດລົງເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກ 70% ຂອງຜະລິດຕະພັນຟາມຂອງອອສເຕຣເລຍຖືກສົ່ງອອກ ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍປະມານຂອງການລະບາດຂອງ FMD ແມ່ນ 80,000 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລາຊະອາ ນາຈັກອັງກິດຮູ້ຈັກກັບຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຈິດໃຈຈາກຜົນກະທົບຂອງ FMD ໃນປີ 2001 ຊາວກະສິກອນຢູ່ທີ່ນັ້ນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂ້າສັດ 6 ລ້ານໂຕຖິ້ມ ພາຍຫຼັງຈາກການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພ ະຍາດນີ້ ເຊິ່ງຍັງໄດ້ທຳຄວາມເສຍຫາຍເປັນເງິນຈຳນວນເຖິງ 13,000 ລ້ານໂດລາຈາກເສດຖະກິດ ສັດຕະວະແພດໃນເມືອງດາຣາ ແອນດຣູ ຮາວາເຈຍ ກ່າວວ່າ ນັ້ນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສາມາ ດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທີ່ນີ້ ໂດຍສະເພາະຖ້າເຊື້ອໄວຣັສແຜ່ໄປຮອດສັດໃນປ່າ It would be just catastrophic ມັນຈະເປັນໄພພິບັດຕໍ່ພວກເຮົາ ບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອອສເຕຣເລຍແມ່ນ ມັນເປັນສະຖານທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ສັດອື່ນໆເຊັ່ນໝູ ພວກ ເຮົາມີສັດປ່າຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນກວາງ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າມັນເຂົ້າໄປໃນໝູ່ສັດເຫຼົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ສາມາດກຳຈັດມັນໄດ້ ແລະ ນັ້ນແມ່ນຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ ຄຳເຕືອນຕໍ່ຜູ້ເດີນທ າງກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຕື່ນໂຕ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວນັ້ນກາຍເປັນຄວາມຈິງ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ